ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼືທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນພະຍາດຮ້າຍກາດແທ້ໆ ທີ່ລາມໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາຈາກປະເທດສາທາລະນະ ລັດປະຊາຊົນຈີນ ເມື່ອກີ້ນີ້ຄືບໍ່ດົນນານປານໃດ ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ນອນຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ໂດຍຖືກປິ່ນປົວຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນອກນັ້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ -19 ຍິ່ງໆຂຶ້ນດ້ວຍ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງວັນທີ 4 ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ 200,000 ຄົນ ແລະ ຕາຍໃໝ່ໆແລ້ວ 2,804 ຄົນ ຄັນບໍ່ວ່ານັ້ນເປັນຕາຢ້ານກົວແທ້ໆ ກໍຄົງແມ່ ນວ່າເວົ້າບໍ່ຖືກ ໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆທັງຫຼາຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນມາກມາຍ ແລະ ໜັກໜ່ວງ ຍ້ອນທີ່ວ່າບໍ່ຫຼຸດ 100,000 ຄົນຖືກປິ່ນປົວ ນອນຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຕ່ເມື່ອທີ່ສະຫ ະລັດອາເມລິກາບັນທຶກວ່າຕົນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 200,000 ຄົນ ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາກໍສູນເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນອີກ 2,804 ຄົນ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນ ໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆຢູ່ໃນເຂດນະຄອນລອສແອນເຈລິສ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ປູດທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ທ່ານ ເອຣິກ ກາເຊັດຕີ ເຈົ້າກຳແພງເມືອງນະຄອນລອສແອນເຈລິສ ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງ My message couldn't be simpler It's time to hunker down

ການມີຄົນຕາຍມາກມາຍນັ້ນ ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນແຕ່ວັນທີ 27 ມີນາ 2020 ແລະ ມີຄົນຕາຍເຖິງ 969 ຄົນແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມມີໂຄວິດ-19 ມາ ປະເທດອີຕາລີສູນເສຍຄົນອີຕາລຽນໄປແລ້ວ 58,038 ຄົນ ແລະ ຄົນໜຶ່ງຈາກແຕ່ລະ 36 ຄົນ ຄື 1 ລ້ານ 664 ພັນ 829 ຄົນໃນປະເທດອີຕາລີເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ເປັນຈຳນວນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານສັ່ນຍ້ອນ ແລະ ພວກທ່ານຈຳຕ້ອງບໍ່ລືມຈັກເທື່ອກວ່າໃດໆ ວ່າແນວໂນ້ມການເປັນໂຄວິດ-19 ໃນທີ່ສຸດຫຼຸດລົງໂດຍຊ້າໆ ແລ້ວ ໃນປະເທດອີຕາລີຕໍ່ແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນໃນປະເທດອີຕາລີຕາຍໄປແລ້ວເຖິງ 58,000 ຄົນ ທີ່ເປັນຈຳນວນມາກມາຍແທ້ໆ ໃນທະວີບຢູໂຣບ ຄືຮອງຈາກປະເທດອັງກິດ